ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ລັດຖະບານລາວຫຼຸດຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ໄຟຟ້າລົງ 15 ເປີເຊັນພິເສດ ເປັນໄລຍະ 3 ເດືອນ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຄົນລາວນຳມາສົນທະນາກັນ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອອກມາຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈະເປັນ ແນວໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ດັ່ງທີ່ VOA ໄດ້ສະເໜີໄປແລ້ວ ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ລັດຖະບານລາວຫຼຸດຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ໄຟຟ້າລົງ 15 ເປີເຊັນພິເສດ ເປັນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຄືແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີ ວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດ

ອ່າ ນັດກັນເບີດນີ້ ບໍ່ພາກັນຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າເບີດພ້ອມກັນນີ້ ໄຟຟ້າມັນກໍຕາຍບາດນີ້ ໂອ້ຍ ຍອມແຫຼະ ມັນນາຍົກສັ່ງ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນຊິຕາມໄດ້ ຕາມນາຍົກ ນາຍົກສັ່ງ ເຂົາແຂວງ ຂັ້ນແຂວງເຂົາກໍມີອຳນາດຂອງເຂົາ ຂັ້ ນລັດຖະມົນຕີກໍມີອຳນາດຂອງເຂົາ ເຂົາກໍບໍ່ປະຕິບັດຕາມນາຍົກໄດ໋ ທີນີ້ ແຕ່ແນວໃດກໍດີ ຜູ້ກ່ຽວກໍເວົ້າວ່າ ການທີ່ຄ່າໄຟຟ້າຂຶ້ນນັ້ນ ມັນກໍມີຫຼາຍສາເຫດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຄົນໃຊ້ໄຟຫຼາຍພິເສດ ເຊິ່ງກໍເປັນ ເຊັ່ນດຽວກັບການໃຊ້ນ້ຳ ໃນໄລຍະທີ່ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນກັກຕົນເອງຢູ່ໃນເຮືອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂອງລາວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າອອກມາໂດຍລຳພັງ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານຂັ້ນສູງທ່ານໜຶ່ງ ຢູ່ໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຊີ້ແຈງວ່າ ເພິ່ນແຈ້ງການຄ່າໄຟຟ້າຫັ້ນນະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫັ້ນນະ ກະແມ່ນລັດຖະບານ ບໍ່ແມ່ນວ່າໄຟຟ້າດອກ ກະຊວງ ລັດຖະບານແຈ້ງໃຫ້ກະຊວງ ແລ້ວກະຊວງກໍແຈ້ງໃຫ້ໄຟຟ້າປະຕິບັດ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ໄຟຟ້າເປັນຜູ້ອະນຸມັດ ບໍ່ແມ່ນ ທິດທາງຂອງລັ ດຖະບານທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມທຸກຈົນຫັ້ນ ເພິ່ນມອບໃຫ້ກະຊວງເດ ເປັນຜູ້ແຈ້ງ ເປັນຜູ້ຈັດການເອງ ເພິ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າເປັນຜູ້ຕອບໂຕ້ເອງກັບປະຊາຊົນ ເພາະຢ້ານມີຫາງສຽງ ຄືທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນເນາ ະ ອັນນີ້ແມ່ນວຽກຂອງກະຊວງເປັນຜູ້ອອກແຈ້ງການຄ່າໄຟຟ້າຫັ້ນນະ ເອີ ຢ້ານມີບັນຫາຕອບໂຕ້ວ່າໄຟຟ້າແພງອີ່ຫຍັງ ຄືທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າໃໝ່ ທີ່ຖືກປັ ບໃຫ້ເປັນສອງອັດຕາເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າ 150 ກິໂລວັດລົງມາ ແມ່ນເສຍແຕ່ 50 ເປີເຊັນ ຄວາມໝາຍ 50 ເປີເຊັນຂອງລາຄາ 710 ກີບ ກໍຄື 355 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ 50 ເປີເຊັນຂອງຕ່ຳກວ່າ 150 ກິໂລວັດ ຄວາມໝາຍ ມັນ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄປແລ້ວຊິເສຍ 50 ເປີເຊັນໝົດ ມັນບໍ່ແມ່ນໃດ໋ ບາງຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ມັນຊິລົງມາອັນນັ້ນອັນນີ້ຫັ້ນນາ ແຕ່ວ່າຖ້າເກີນ 150 ກິໂລວັດໂມງຂຶ້ນເມືອ ລະແມ່ນຄູນ 710 ກີບເລີຍ ຈະບໍ່ມີສ່ວນຫຼຸດເລີຍ ໂຕນີ້ນາ ມັນເລີຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ໄຟຟ້າແພງ ແພງ ທີ່ຈິງຫັ້ນນາ ຄັນວ່າພະລັງງານເກີນ 150 ກິໂລວັດໂມງ ເຂົາຄູນ 710 ກີບໂລດ ແຕ່ວ່າຕ່ຳກວ່າ 150 ກິໂລວັດໂມງລົງມາ ແມ່ນຄູນ 355 ກີບ ແມ່ນ 50 ເປີເຊັນຂອງ 710 ກີບ ອັນນີ້ແມ່ ນເພິ່ນປະຕິບັດ ກະແມ່ນກະຊວງ ກະແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ເຮັດອອກມາ ມີສອງລາຄາຄື ຄືສອງຂັ້ນຫັ້ນນາ ຂັ້ນໜຶ່ງແມ່ນຕ່ຳກວ່າ 150 ກິໂລວັດ ເອີ ກະຈ່າຍໄປຄືເກົ່າຫັ້ນລະ ສະຫຼຸບແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈ ະພະຍາຍາມຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນພິເສດ ໃນໄລຍະສາມເດືອນຢູ່ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມລຳບາກຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນກໍຍັງສັບສົນ ແລະ ສົນທ ະນາກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ເລື້ອຍໆມາ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA